ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານລາວຈະເນັ້ນຢ້ຳເຖິງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງຕົນທີ່ເວົ້າມາຕະຫຼອດ 4 ທົດສະວັດກວ່າ ວ່າຕ້ອງເອົາການສຶກສາໄປກ່ອນບາດກ້າວໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດນັ້ນກໍຕາ ມ ແຕ່ໃນສະພາບຕົວຈິງມີຫຼາຍຄົນຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ສົນທະນາກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍວ່າ ການສຶກສາໃນປະເທດລາວໄດ້ສົ່ງສັນຍານແບບໃດໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ ເມື່ອມີນັກຮຽນນັກສຶກສາສົນໃຈຮ ຽນຕໍ່ໃນຂັ້ນສູງໜ້ອຍລົງ ທ່າອ່ຽງທີ່ວ່ານີ້ມັນສະແດງອອກໃນຕົວເລກຂອງນັກສຶກສາຈົດທະບຽນເຂົ້າສອບເສັງເພື່ອຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທົ່ວປະເທດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວ າມຕ້ອງການ ຫຼື ຄວາມສາມາດຮອງຮັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຳລັບສົກສຶກສາປີ 2022 ຫາ 2024 ທີ່ຫາກໍເປີດຂຶ້ນໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມາ ຄວາມແຕກໂຕນກັນທີ່ວ່ານີ້ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງຂອງລາວມີຄື 1 ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງຢູ່ຫຼວງພະບາງ ລົງທະບຽນຮຽນ 484 ຄົນ ຂະນະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ 1,566 ຄົນ 2 ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ລົງທະບຽນ 271 ຄົນ ທີ່ຈິງມີຄວາມຕ້ອງການ 1,516 ຄົນ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ລົງທະບຽນ 221 ຄົນ ຕ້ອງການ 1,405 ຄົນ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລົງທະບຽນ 7,440 ຄົນ ຂະນະມີຄວາມຕ້ອງການ 6,688 ຄົນ ແມ່ນແຕ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລາວ ຈຳນວນນັກສຶກສາລົງທະບຽນ ເພື່ອເຂົ້າສອບເສັງເຂົ້າຮຽນແມ່ນຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ ນັບແຕ່ສົກຮຽນປີ 2020 ຫາ 2021 ທີ່ມີ 16,700 ກວ່າຄົນ ຫຼຸດລົງມາເປັນ 9,000 ກວ່າຄົນ ໃນສົກຮຽນປີ 2021 ຫາ 2022 ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຕົວເລກຂອງຊາວໜຸ່ມລ າວທີ່ລົງທະບຽນຂໍໄປເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ພັດມີຫຼາຍສິບພັນຄົນໃນເດືອນຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າການຮັບເອົາກຳມະກອນໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 2,000 ຫ າ 3,000 ຄົນຕໍ່ປີກໍຕາມ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງທ້ອງຖິ່ນ ສາເຫດຕົ້ນຕໍກໍຄືຄວາມເຊື່ອ ແລະ ສັດທາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ການສຶກສາຂັ້ນສູງ ທີ່ຄິດວ່າຈະນຳພາໄປຫາໂອກາດທີ່ມີວຽກເຮັດງາ ນທຳທີ່ດີ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນຫຼາຍໆດ້ານນັ້ນ ປາກົດວ່າໄດ້ເຊື່ອມລົງໄປ ດັ່ງທີ່ນັກຮຽນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຫາກໍຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປຊອກເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ເປີດເຜີຍສູ່ຟັງວ່າ ຫາກະຈົ ບມໍເຈັດໃໝ່ໆ ຄັນວ່າຮຽນຕໍ່ໄປກະຄືສິເປືອງເງິນພໍ່ແມ່ ວ່າສິໄປເຮັດວຽກແບບພະນັກພະນັກງານ ແຕ່ລະເດືອນກະ ສອງລ້ານປາຍນິດໆໜ້ອຍໆ ຄັນຄວາມຄິດວ່າໄປເຮັດວຽກຂາຍເຄື່ອງອອນລາວອອນລາຍ ຕາມບໍລິສັດກະບໍ່ພໍ ໄປຄ່ານ້ຳມັນນອກ ຄ່ານ້ຳມັນລົດ ຄວາມຄິດນ້ອງຄິດວ່າ ຄັນວ່າໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທນະ ໜ້າຈະດີກ່ອນ ບໍ່ເສຍເວລາເສຍເງິນ ເງິນເດືອນຢູ່ ອັນ ປະເທດລາວກະແບບໜ້ອຍ ຮຽນກະຈົບ ຢູ່ ແຕ່ແບບຊອກເຮັດວຽກ ຄວາມຄິດນ້ອງຄືເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທໜ້າຈະດີ ຄ້າຍຄືກັນ ບັນດາຄູອາຈານກໍເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຝືດເຄືອງຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ນັກສຶກສາຫຼາຍຄົນບໍ່ຢາກຮຽນຕໍ່ໃນຂັ້ນສູງ ດັ່ ງທີ່ອະດີດພະນັກງານທ່ານໜຶ່ງໃນກະຊວງສຶກສາໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເງິນເຟີ້ ສອງ ຈົບມາບໍ່ມີວຽກໃຫ້ເຮັດ ຈັກຊິເຮັດແນວໃດ ມາຮອດນີ້ກະຮັບພາລະໃຫ້ພໍ່ແມ່ຫຼາຍ ເງິນສິເອົາມາແຕ່ໃສ ເງິນເຟີ້ຄືຊູ່ມື້ນີ້ ສ່ວນທາ ງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງຕໍ່ສື່ມວນຊົນລາວວ່າ ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ຈຳພວກນັກສຶກສາລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລາວໜ້ອຍລົງ ແມ່ນເປັນຍ້ອນວ່າ ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບທຶນໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄປຈີນກັບຫວຽດນາມນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ປາກົດວ່າບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ໄປກວ່ານັ້ນກໍຄືນັກຮຽນໃນທຸກລະດັບໄດ້ປະລະການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ ນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງຄິດສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນສູງກວ່າ 20 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນນັກຮຽນປະຖົມທັງໝົດ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ນັກສຶກສາລາວລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃ ນມະຫາວິທະຍາໄລໃນລາວໜ້ອຍລົງ ສ່ວນທະນາຄານໂລກນັ້ນ ໃນໝໍ່ໆມານີ້ໄດ້ວິເຄາະວ່າ ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວຄົນລາວເກືອບຮອດ 90 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ແລະ ຄ່າຈ້າ ງງານໃນພາກລັດໄດ້ຫຼຸດລົງ 27 ເປີເຊັນ ແລະ 24 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຕົວຈິງຕາມລຳດັບ ໃນໄລຍະປີ 2020-2022 ຊຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ຍຸດທະສາດໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າສາ ມສ່ວນສີ່ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກອາຫານ ຫຼື ປ່ຽນໄປໃຊ້ເຄື່ອງລາຄາຖືກ ຜະລິດເອງ ຫຼື ຊອກພືດຜັກ ແລະ ສັດປ່າມາກິນ ອັນນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ນອກນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວທີ່ນອນໃນ 90 ເປີເຊັນຂອງຄົນລາວ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບ ມີລາຍງານວ່າປະມານ 7 ເປີເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳໄດ້ເຊົາຮຽນໃນປີ 2022 ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານການເງິນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA